ທາງການລາວຄາດວ່າຈະສາມາດລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເຣຍໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2030 ຫາກແຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະວ່າອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໃນລາວຍັ ງສູງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ການດຳເນີນວຽກງານຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃນລາວ ໃນຊ່ວງປີ 2010 ຫາ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາລາເຣຍຂອງປະຊາຊົນລາວລົດລົງຈາກ 6.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2010 ມາຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 3.1 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ສ່ວນອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ມາລາເຣຍ ກໍໄ ດ້ລົດລົງຈາກ 3.5 ຄົນຕໍ່ 100,000 ຄົນໃນປີ 2010 ເປັນ 0.9 ຄົນຕໍ່ 100,000 ຄົນໃນປີ 2018 ຊຶ່ງດ້ວຍຜົນການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມ າລາເຣຍຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2030 ຫາກແຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ເພາະວ່າອັດຕາສະເລ່ຍການຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາລາເຣຍໃນລາວ ຍັງສູງໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ ທີ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງດຳລົງຊີບດ້ວຍການເຂົ້າໄປເກັບຜົນຜະລິດໃນປ່ານັ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ສ າມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ທາງການລາວກໍໄດ້ວາງແຜນການດຳເນີນງານເປັນ 3 ໄລຍະດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສີບຸນຮົງ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ ຢັນວ່າ ໄລຍະທີ 1 ໃນການເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມໄຂ້ມາລາເຣຍຢູ່ພາກເໜືອໃນປີ 2020 ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 1 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ ສຳລັບເຂດພາກໃຕ້ລະແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ ກະແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 5 ຄົນ ໃນໄລຍະທີ 2 ລະ ແມ່ນ 2021 ຫາ 2025 ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນວ່າຕັດວົງຈອນການສົ່ງເຊື້ອຂອງພະຍາດ ແລະ ໄລຍະທີ 3 ລະແມ່ນ 2026 ຫາ 2030 ກໍແມ່ນແນໃສ່ວ່າລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍນອກຈາກໄຂ້ມາລາເ ຣຍດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ ດຣ. ພອນປະສິດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີລະດັບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮ ອບ 30 ປີ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 4 ຄົນ ໃນຊ່ວງສັບປະດາທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ 2019 ຂະນະທີ່ໃນໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ນັ້ນ ສະເພາະໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພ ະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແຕ່ຢ່າງໃດ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງດຳເນີນ 4 ມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ກໍຄື ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກດ້ວຍການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ການດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດເຊື້ອໂລກໃນເຂດທີ່ເກີດການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການຮັກສາປິ່ນປົວຜູ້ ປ່ວຍ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທາງດ້ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ມີປະຊາຊົນລາວເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຈຳນວນ 6,000 ກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 19 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍແຂວງອັ ດຕະປືມີຜູ້ປ່ວຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕິດຕາມດ້ວຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດຕາມລຳດັບ ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກໄຂ້ເລືອດອອກດັ່ ງກ່າວ ກໍຄືສະພາບຄວາມແອອັດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊານເມືອງ ການມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕົກຄ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການອະນາໄມອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ທັນດີ ເປັນຕົ້ນ ທ າງດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້ າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ຊຶ່ງລວມເຖິງການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ໃນແມ່ ແລະ ເດັກດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບຕ່ຳສຸ ດໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ສ່ວນອົງການ UNICEF ລາຍງານວ່າ ເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີໃນລາວ ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 44 ເປີເຊັນ ຍັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນດ້ານໂພຊະນາການຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າເກນ ທັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງສະໝອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າເກນມາດຕະຖານສາກົນອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA